ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ، سادىق ئىمان ئەركەكلەرگە، قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ، ئۇلۇغ. تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىززىتىمىز ئىسلامىي خىلاپەت دەۋرىگە يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇلارنى جىھاد ئىبادىتىگە قىزىقتۇرۇش.
خەلقئارادىكى توغرا مەنھەج ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان جىھادىي پائالىيەتلەرنى ئۇلارغا ئەينەن تەسۋىرلەش. مۇجاھىدلار بىلەن ئومۇمىي مۇسۇلمانلارنىڭ قەلبىنى باغلاش، خەلقىمىز مەھرۇم قېلىۋاتقان ئىسلام دەۋىتىدىن ئۇلارنى ئوزۇقلاندۇرۇش.
ھىجرەت، جىھاد ۋە شېھىتلار ئىزلىرىدىن كەڭ خەلق ئاممىسىنى خەۋەردار قىلىش، تەۋھىد بايرىقى ئاستىغا جۇغلىنىپ، كۇپۇرغا قارشى. كۈچ توپلاش، كۇپۇرنىڭ ئىسلام ئۈممىتى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سىياسەت تۈزۈملىرىنى پاش قىلىپ، مۇسۇلمانلارنى ئۇنىڭدىن ئاگاھلاندۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ، ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ.

سىزلەر بىلەن رادىيو دولقۇنلىرى ئارقىلىق كۆرۈشكەنلىكىمىزدىن خۇرسەنمىز.
بۇ قېتىملىق رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنى مۇجاھىد مۇسئەب ۋە مۇجاھىد ئوسمان باتۇرنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېلىپ بارىمىز.
بۈگۈن، ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز بەشىنچى يىلى سەپەر ئېيىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى كۈنى پەيشەنبە، يەنى مىلادىيە ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى، تۆۋەندە سەپەر ئېيىنىڭ ئون ئالتىنچى كۈنىدىن، يىگىرمە ئۈچىنچى كۈنىگىچە بولغان ئاڭلىتىشىمىزنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
سىزلەرگە بۇ ھەپتىلىك ئاڭلاتماقچى بولغان سەھىپىلىرىمىز تۆۋەندىكىچە.
ئاڭلىتىشىمىزنىڭ سىيرەت قىسمىدا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋەسەللەمنىڭ تارىخى ئوقۇپ بېرىلىدۇ.
رەسۇلۇللاھ بۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، بۇمۇ ياخشى كالام ئىكەن، مەندىكىسى بۇنىڭدىنمۇ ياخشى ھەم ئەۋزەل، ئۇ ئاللاھ ماڭا نازىل قىلغان نۇر ھىدايەت، نۇرلۇق كىتابتۇر، دېدى ۋە ئۇنىڭغا قۇرئان كەرىمدىن مۇيەسسەر بولغان مىقداردا تىلاۋەت قىلىپ بېرىپ، ئۇنى مۇسۇلمان بولۇشقا دەۋەت قىلىۋىدى، ئۇ شۇئان مۇسۇلمان بولدى ۋە، بۇ ھەقىقەتەنمۇ لەزىز، شېرىن كالام ئىكەن! ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئىسلامىي دەۋەت قىسمىدا مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ئابدۇسالامنىڭ ئاياللارنىڭ مەھرەمسىز ھىجرەت قىلسا بولىدىغانلىقى توغرىسىدا قىلغان دەۋىتىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. مەھرەمسىز ھىجرەت قىلىپ كېلىدىغان ئاياللارنىڭ بولغانلىقى ئۈچۈن ئاللاھ سۇبھانەھۇ تائالا ئۇلارنى سىناڭلار دېدى قېرىنداشلار. بۇ ئايەتنىڭ ئۆزى ئاياللارنىڭ مەھرەمسىز ھىجرەت قىلىشقا بولىدىغانلىقىغا دەلىل بولدى قېرىنداشلار.

ئىسلامىي شېئىر قىسمىدا شام دىيارىدىكى جامائىتىمىز ئەزالىرىدىن بىر قازاق بۇرادىرىمىزنىڭ ئوقۇپ بەرىۋاتقان مۇجاھىد ناملىق نەشىدىسىنى ھۇزۇرىڭلارغا سۇنىمىز.
قاپقارغان تاغلارداي مىغرىلماسۇن دېپ جەررىھەم، رەھىم يوق بولغان ئەلىمگە مۇجاھىد ئېللەر تاغلارداي.

بەختلىك كۈيئوغۇللارغا ئاتالغان، كۆزنى قاماشتۇرىدىغان بۇ كېلىنچەكلەر سەدەپ ئىچىدىكى گۆھەرلەر كەبىدۇر. بەلكى چەكلىك پىكىرلىرىمىز ئۇنى چۈشىنەلمەيدۇ. باشقا ئايەت كەرىمىدە، كەئەننەھۇننەل ياقۇتۇ ۋەل مەرجان، گويا ئۇلار سۈزۈكلۈكتە ياقۇتتۇر، ئاقلىقتا مەرۋايىتتۇر. بۈيۈك رەببىمىز بىز بىلگەن دۇنيا ئالىمىدىكى بىرەر گۈزەلنى تەرىپلەپ ماختىغىنى يوق. ۋاھالەنكى،

ۋە ئايرىم شەخسلەرگىمۇ يەتكۈزۈپ تونۇشتۇرۇپ كۆردى. ئۇلارنىڭ بەزىلىرىدىن چىرايلىق جاۋابلارغا ئېرىشتى ۋە بەزىلىرى مۇشۇ مەۋسۇمدىن ئازراقتىن كېيىنلا مۇسۇلمان بولۇپ كەلدى. تۆۋەندە ئۇلارنىڭ قىسقىچە ئەھۋالى تونۇشتۇرۇلىدۇ. بىرىنچى، سۇۋەيد ئىبن سامىت. ئۇ يەسرەب، يەنى مەدىنىلىك يېتىشكەن شائىر ئىدى. ئۇنىڭ يۈرەكلىكلىكى، جاسارىتى، شېئىرىيەتتىكى تالانتى، ئەل ئارىسىدىكى نوپۇزى ۋە ھەسەپ-نەسەب جەھەتتىكى ئورنىنى دەپ، ئەل-جامائەت ئۇنى كامىل، يەنى يېتىشكەن كىشى دەپ ئاتاشقانىدى. ئۇ مەككىگە ھەج قىلغىلىمۇ ياكى ئۆمرە قىلغىلىمۇ كەلگەندە، رەسۇلۇللا ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇنى ئىسلامغا دەۋەت قىلغانىدى. ئۇ رەسۇلۇللاھقا مۇنداق دېدى: سېنىڭ دەۋاتقىنىڭ ئېھتىمال مەندىكىگە ئوخشاش بولسا كېرەك. رەسۇلۇللاھ: سەندىكى نېمە ئىش ئۇ؟ دېۋىدى. سۇۋەيد: لوقماننىڭ ھېكمىتى، دەپ جاۋاب بەردى. رەسۇلۇللاھ: ماڭا ئېيتىپ بەرگىن، دېۋىدى. سۇۋەيد رەسۇلۇللاھقا بىلىدىغانلىرىنى ئېيتىپ بەردى. رەسۇلۇللاھ بۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، بۇمۇ ياخشى كالام ئىكەن. مەندىكىسى بۇنىڭدىنمۇ ياخشى ھەم ئەۋزەل، ئۇ ئاللا ماڭا نازىل قىلغان نۇر ھىدايەت، نۇرلۇق كىتابتۇر، دېدى ۋە ئۇنىڭغا قۇرئان كەرىمدىن مۇيەسسەر بولغان مىقداردا تىلاۋەت قىلىپ بېرىپ، ئۇنى مۇسۇلمان بولۇشقا دەۋەت قىلىۋىدى، ئۇ شۇئان مۇسۇلمان بولدى ۋە، بۇ ھەقىقەتەنمۇ لەزىز، شېرىن كالام ئىكەن، دېدى. كېيىن ئۇ مەدىنىگە قايتىپ بېرىپ ئۇزاق ئۆتمەي بوئاس ئۇرۇشىغا يەم بولۇپ كەتتى. ئۇنىڭ مۇسۇلمان بولغان ۋاقتى بىئسەتنىڭ ئون بىرىنچى يىلىنىڭ باشلىرىغا توغرا كېلىدۇ. ئىككىنچى، ئىياس ئىبنى مەئان. ئۇمۇ يەسرەپلىك نەۋقىران يىگىت ئىدى. ئۇ ئەۋس ھەج ئۆمىكى بىلەن بىللە خەزرەجلەرگە قارشى قۇرەيشلەر بىلەن ئىتتىپاق تۈزۈش ئۈچۈن مەككىگە كەلگەن. بۇ بىئسەتنىڭ ئون بىرىنچى يىلىنىڭ باشلىرىدا بوئاز ئۇرۇشى پارتلاشنىڭ سەل ئالدىدىكى ئىش بولۇپ، بۇ چاغدا يەسرەپتە ئەۋس ۋە خەزرەجدىن ئىبارەت ئىككى قەبىلە ئوتتۇرىسىدا ئاداۋەت ئوتلىرى يامراۋاتاتتى. ئەۋس قەبىلىسى سان جەھەتتە خەزرەج قەبىلىسىدىن خېلىلا ئاز ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇلارنىڭ مەككىگە يېتىپ كەلگەنلىكىدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، ئۇلارنىڭ چۈشكەن يېرىگە بېرىپ، ئۇلار بىلەن ئەھۋاللاشتى ۋە ئۇلار بىلەن مۇڭدىشىپ، سىلەر مەقسەت قىلىپ كەلگەن ھېلىقى پىلانىڭلاردىنمۇ ياخشىراق بىر ئىشقا رىغبەت قىلامسىلەر؟ دېدى. ئۇلار، نېمە ئىش ئۇ؟ دەپ سورىۋىدى، رەسۇلۇللا، مەن ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرى، ئۇ مېنى بەندىلەرنى ئاللاھقىلا ئىبادەت قىلىشقا، ئاللاھقا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىككە دەۋەت قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتتى ۋە ماڭا كىتاب نازىل قىلدى، دېدى. ئاندىن ئۇلارغا قۇرئان كەرىمدىن تىلاۋەت قىلىپ بەردى. بۇ چاغدا ئىياس ئىبنى مەئاز، ئەي قەۋمىم! ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، مانا بۇ سىلەر پىلانلاپ كەلگەن ئىشتىن چوقۇم ياخشى ئىكەن. دېگەنىدى ئەبۇل ھەيسەر، يەنى ئەنەس ئىبنى رافىيە بولۇپ ئۆمەك ئەزالىرىنىڭ بىرى، ئولتۇرغان يېرىدىن بىر سىقىم شېغىل توپىنى ئېلىپلا ئىياسنىڭ يۈزىگە چاچتى ۋە، بىزدىن يىراق كەت، ئەزبىرايى خۇدا، بىز باشقا ئىش ئۈچۈن كەلدۇق، دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئىياسمۇ جىمىپ قالدى. رەسۇلۇللامۇ ئورنىدىن تۇرۇپ كېتىپ قالدى. كېيىن ئۇلار قۇرەيشلەر بىلەن ئىتتىپاق تۈزۈشكە كېلىشەلمەي قايتىپ كەتتى. ئۇلار يەسرەپكە قايتىپ ئۇزاق ئۆتمەي ئىياس ئۆلۈپ كەتتى. ئۇ ئۆلەر ۋاقتىدا بىر ئاللاھتىن باشقا ئىلاھ يوق. ئاللاھ ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر. ئاللاھ پاك، مۇنەززەھدۇر. بارلىق ھەمدۇ سانا ئاللاھقا خاستۇر. دەپ تەھلىل ۋە تەكبىر ئېيتقان ئىكەن. شۇڭا مەدىنە خەلقى ئىياسنىڭ مۇسۇلمان ھالەتتە ئۆلگەنلىكىگە شەك قىلمايدۇ. ئۈچىنچى، ئەبۇ زەر غىفارى. ئەبۇ زەر مەدىنە ئەتراپىغا جايلاشقان ئاھالىلەرنىڭ بىرى بولغان غىفار قەبىلىسىدىن. ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام توغرىسىدىكى خەۋەرنى سۇۋەيد ئىبن سامىت ۋە ئىياس ئىبن مەئازلار ئارقىلىق ئالغان ۋە مۇشۇ خەۋەر ئۇنىڭ مۇسۇلمان بولۇشىغا سەۋەب بولغان. ئىمام بۇخارى ئىبن ئابباس رەزىياللاھۇ ئانھۇدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىستە، ئەبۇزەر مۇنداق دېگەن: مەن غىفارىي قەبىلىسىدىن ئادەتتىكى بىر كىشى ئىدىم. بىزگە مەككىدە بىر ئادەم ئۆزىنى پەيغەمبەر دەپ چىقىپتۇ دېگەن خەۋەر ئاڭلاندى. شۇڭا مەن قېرىندىشىمغا، جۈر، سەن بۇ ئادەمنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۆز ئاغزىڭ بىلەن سۆزلىشىپ، ماڭا ئۇنىڭ خەۋىرىنى ئېلىپ كەلگىن، دېدىم. شۇنىڭ بىلەن قېرىندىشىم يۈرۈپ كەتتى. ئۇ مەككىگە بېرىپ، رەسۇلۇللاھ بىلەن ئۇچرىشىپتۇ. ئاندىن ئۇ قايتىپ كەپتۇ. مەن ئۇنىڭدىن، ئەھۋال قانداق؟ دەپ سورىسام ئۇ، ئەزبىرايى خۇدا، مەن پەقەت ياخشى ئىشلارغا بۇيرۇيدىغان، يامان ئىشلاردىن توسىدىغان بىر ئادەمنى كۆردۈم خالاس، دەپ تومتاقلا جاۋاب بەردى. شۇڭا مەن ئۇنىڭغا، سەن ماڭا قانائەتلەرلىك جاۋاب ئېلىپ كېلەلمەپسەن، دەپ قويۇپ، بىر تۇلۇم ئوزۇقلۇق ۋە بىر تال ھاسىتاياق ئېلىپ، مەككىگە قاراپ يولغا چىقتىم. ئون نەچچە كۈنلۈك سەپەرنى يالغۇز بېسىپ، ئاخىرى مەككىگە يېتىپ كەلدىم. ئەمما مەن رەسۇلۇللاھنى تونۇمايتتىم. بىرەر كىشىدىن سوراشنى ئەپسىز كۆردۈم، شۇڭا مەن ئۇسسىسام زەمزەم سۈيىدىن ئىچىپ مەسچىتتە ئولتۇردۇم. شۇ ئەسنادا قېشىمغا ئەلى ئىبنى ئەبى تالىپ كېلىپ، ئۆزىڭىز مۇساپىر ئوخشىمامسىز؟ دەپ سورىدى. مەن، ھەئە، مۇساپىرمەن، دېسەم، ئۇ، ئۆيگە بارايلى، دېدى. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ئۆيگە باردىم. ئۇمۇ گەپ سورىمىدى، مەنمۇ ئۇنىڭدىن گەپ سورىمىدىم ياكى ئۆزۈمنى تونۇشتۇرمىدىم. ئەتىسى ئەتىگەن رەسۇلۇللاھنى بىر ئۇقاي دېگەن ئۈمىدتە مەسچىتكە كەلدىم. ئەمما ئۇنى ماڭا تونۇشتۇرۇپ قويىدىغان كىم بار دەيسىز؟ ئەبۇزەر مۇنداق دەيدۇ. بۇ كۈنىمۇ كەچ كىرىپ كەتتى. ئەلى يەنە قېشىمدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ، جانابىڭىز تېخى بارىدىغان يېرىڭىزنى تاپالمىدىمىكىن؟ دەپ سورىدى. مەن، ياق، تېخىچە تاپالمىدىم، دېدىم. ئۇ مېنى ئۆيىگە ئېلىپ كەتتى. ئۇ مۇنداق دەيدۇ، ئەلى كېتىۋېتىپ. سىز نېمە ئادەم؟ بۇ يەرگە نېمە ئىش بىلەن كەلگەن؟ دەپ سورىدى. مەن ئۇنىڭغا، ئەگەر سىر تۇتسىڭىز ئېيتىپ بېرىمەن، دېۋىدىم، ئەلى، چوقۇم سىر تۇتىمەن، دېدى. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنىڭغا، بىزگە مۇشۇ يەردىن بىر كىشى پەيغەمبەرلىك دەۋاسى قىلىپ چىقىپتۇ، دېگەن خەۋەر ئاڭلىنىۋىدى، مەن ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىپ كېلىش ئۈچۈن بىر قېرىندىشىمنى ئەۋەتكەن ئىدىم، ئۇ مەككىگە كېلىپ قايتىپ بېرىپتۇ. لېكىن قانائەتلىنەرلىك جاۋاب ئېلىپ بارماپتۇ. شۇڭا، مەن ئۆزۈم بىۋاسىتە بېرىپ كۆرۈشۈپ كېلەي دەپ كەلگەن ئىدىم، دېدىم. ئەلى ماڭا. سىز ھەقىقەتەن توغرا ئىش قىپسىز. مەن ھازىر شۇنىڭ قېشىغا كېتىپ بارىمەن. ماڭا ئەگىشىپ مېڭىڭ. ناۋادا مەن ئېھتىيات قىلىشقا تېگىشلىك بىرەر ئادەمنى كۆرسەم، كەشىمنى ئوڭشىغان بولۇپ، تام تۈۋىگە ئۆتۈپ تۇرىمەن. سىز ئۆتۈپ كېتىۋېرىڭ، دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئالدىمدىراق، مەن كەينىدىرەك ماڭدۇق. بىر چاغدىن كېيىن رەسۇلۇللا بار مەنزىلگە كىردۇق. مەن رەسۇلۇللاغا، ماڭا ئىسلامنى تونۇشتۇرغىن، دېدىم. رەسۇلۇللا ماڭا ئىسلامنى تونۇشتۇردى. مەن شۇ يەردىلا مۇسۇلمان بولدۇم. رەسۇلۇللا ماڭا، ئەي ئەبۇ زەر، سەن بۇ ئىشنى سىر تۇتۇپ يۇرتۇڭغا قايتقىن. بىزنىڭ زۇھۇر، يەنى ئاشكارىلىنىش قىلغان خەۋىرىمىزنى ئاڭلىساڭ، ئاندىن كەلگىن، دېدى. مەن، سېنى ھەق دىن بىلەن ئەۋەتكەن ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، بۇ دىننى ئۇلارنىڭ ھەممىسى بار يەردە جاكارلايمەن، دېدىم. شۇنىڭ بىلەن مەن مەسچىتكە كەلدىم. قۇرەيشلەر ھەممىسى يىغىلىپ پاراڭغا چۈشكەن ئىكەن. مەن ئۇلارنىڭ سورۇنىغا بېرىپ، ئى قۇرەيش خەلقى! مەن بىر ئاللاھتىن باشقا مەبۇد بەرھەق يوق دەپ گۇۋاھلىق بېرىمەن ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرى ۋە ئاللاھنىڭ بەندىسى دەپ گۇۋاھلىق بېرىمەن، دەپ توۋلىدىم. ئۇلار بىردەك، تۇرۇڭلار! بۇ مۇرتەدنى ئۇرۇڭلار! دەپ چۇقان كۆتۈرۈشتى ۋە ھەممىسى يامىشىپ مېنى ئۆلگۈدەك ئۇردى. بىر چاغدا ئابباس كېلىپ مېنى ئاستىغا بېسىپ يېتىۋالدى ۋە ئۇلارغا كايىپ. ۋاي سىلەرگە! غىفارلىق بىر ئادەمنى ئۆلتۈرمەكچىمۇ سىلەر؟ سىلەرنىڭ تىجارەت بازىرىڭلار ۋە ئۆتۈش يولۇڭلار غىفار تۇرسا! دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار مېنى ئۇرۇشتىن توختىدى. ئەتىسى تاڭ ئېتىۋىدى، مەسچىتكە يەنە باردىم. ۋە ئالدىنقى كۈنى دېگەنلىرىمنى يەنە دېدىم. ئۇلار يەنە، ئۇرۇڭلار! بۇ مۇرتەدنىڭ ئەدىبىنى بېرىڭلار! دەپ ۋارقىراشتى. شۇنىڭ بىلەن ماڭا ئالدىنقى كۈنىگە ئوخشاشلا تاياق توقماقلار يېغىپ كەتتى ۋە بىر ھازادىن كېيىن يەنە ئابباس كېلىپ ئۆزىنى ئۈستۈمگە تاشلاپ،

ۋە ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالانىڭ ۋەھىيسىنى بىزلەرگە خىيانەت قىلماستىن، يوشۇرماستىن يەتكۈزگەن ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالانىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد مۇستافا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالانىڭ سالامى ۋە رەھمىتى بولسۇن. ئۇ رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ئائىلە تاۋاباتلىرىغا، رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ساھابىلىرىگە ۋە دەۋرى قىيامەتكىچە بولغان بارلىق ھەق ئۈستىدىكى مۆمىنلەرگە ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالانىڭ رەھمىتىنى سورايمىز. مەقسەتكە كەلسەك قېرىنداشلار، بۈگۈنكى يىغىلىشىمىزدا قىسقا بولسا ھەم ھىجرەت ھەققىدە توختىلىپ ئۆتسەك، ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا ئۆزىنىڭ يولىدا ھىجرەت قىلغان بەندىلەرگە قۇرئانى كەرىمدە نۇرغۇن ۋەدىلەرنى بايان قىلدى ۋە رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ھىجرەت قىلغان بەندىلەرنىڭكى نۇرغۇن ساۋاپقا ئېرىشىدىغانلىقىنى ھەدىسلەردە بايان قىلدى قېرىنداشلار نېمە ئۈچۈن ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا ھىجرەت قىلغۇچى كىشىلەرگە بۇنچە كۆپلىگەن ۋەدىلەرنى بايان قىلدى دېسەك قېرىنداشلار ھىجرەتنىڭكى جاپا مۇشەققەتلىرىنى ھىجرەت قىلغان كىشىلەرلا بىلەلەيدۇ قېرىنداشلار ھىجرەتتە ئىنتايىن ئېغىر جاپا مۇشەققەتلەر بولىدۇ قېرىنداشلار ئۆزىنىڭ ئاتا ئانىلىرىدىن ئايرىلىدىغان گەپ ھەممە نەرسىدىن ئايرىلىدىغان گەپ سۆيۈملۈك پەرزەنت ئايال بالىلىرى ھەممە نەرسىدىن ئايرىلىدىغان گەپ

مانا بۇ ھىجرەت نېمىتىگە ئاللا سۇبھانىتائالا رازى بولىدىغان، ئاللا ياخشى كۆرىدىغان ئەنە شۇنداق سۆيۈملۈك بەندىلەر ئېرىشىدىغان نېمەت قېرىنداشلىرىم. بۇ ھىجرەت پەيغەمبەرلەرنىڭ سۈننەتلىرى قاتارىدىن دەپ ئاتىلىدۇ. يەنى بىزدىن ئىلگىرى پەيغەمبەرلەر ھىجرەت قىلغان قېرىنداشلار. بۇ ھىجرەت ئۈممەتى مۇھەممەدىيەلا قىلغان ھىجرەت ئەمەس قېرىنداشلار.

ئۇستازلىرىمىز، دىنىي رەھبەرلىرىمىز ئاللا يولىدا ھىجرەت قىلغان قېرىنداشلار. مانا ساھابىلەرنىڭ ھىجرىتى ھەممىمىزگە مەلۇملۇق قېرىنداشلار. ساھابىلەر ئەۋۋەلدە مەككىدىن ھەبىشىستانغا ھىجرەت قىلغان. كېيىن مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلغان. ساھابىلەر ھىجرەت پەرز بولدى دېگەن ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ھەممە نەرسىنى تاشلاپ قويۇپ كەتكەن قېرىنداشلار.

چۈنكى ئۇ يەردە ئاللا سوبھانىتائالانىڭ كالامى مەسخىرە قىلىندى، ئاللا سوبھانىتائالانىڭ شەرىئىتى تەتبىق قىلىنمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇ يەر كۇفر دىيارى ھېسابلاندى قېرىنداشلار. گەرچە بەيتۇللا بولغان ئەڭ ئۇلۇغۋار ماكان بولسىمۇ، ئەنە شۇ جاي دارۇل كۇفر ھېسابلاندى. ئەنە شۇ جايدىن ساھابىلەر ھىجرەت قىلىپ مەدىنىگە ماڭدى قېرىنداشلار. ھەتتا ساھابىلەر رەسۇلىمىز مۇھەممەدۇل مۇستافا ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنى تاشلاپ قويۇپ كەتكەن قېرىنداشلار. ساھابىلەرگە ھەممە نەرسىنى تاشلاش ئاسان ئىدى، لېكىن رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنى تاشلاش ساھابىلەرگە ئەڭ ئېغىر تۇيۇلۇۋاتقان ئىش ئىدى. بىز ئەۋۋەلقى دەرسىمىزدە توختىلىپ ئۆتكەن قېرىنداشلار بۇ ھەقتە. چۈنكى ساھابىلەرگە رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسەللەمنىڭ مۇھەببىتى ئەڭ ئۈستۈن بولغان قېرىنداشلار. ئۇلار ئاتا ئانىسى، ئۇرۇق تۇغقان، دوست بۇرادەرلىرىنى ھەممە نەرسىنى تاشلايتتى. رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسەللەم تاشلانمايتتى. رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسەللەمنىڭ بۇيرۇقىنى تاشلىيالمايتتى. ئۇلار رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسەللەمنى ئەنە شۇ دەرىجىدە ياخشى كۆرەتتى. لېكىن ئاللاھ سۇبھانە تائالا ھىجرەتنى پەرز قىلدى دېگەن ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ساھابىلەر ھەممە نەرسىنى تاشلاپ قويۇپ، ھەتتاكى رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسەللەمنى تاشلاپ قويۇپ كەتتى قېرىنداشلار.

دېمەك، ھىجرەتنى بىز شۇنداق چۈشىنىشىمىز كېرەككى، بۇ ھازىر مەيدانغا چىققان ئىش ئەمەس ۋە توختاپ قالىدىغان بىر ئىبادەت ئەمەس قېرىنداشلار بۇ. بۇ دەۋر قىيامەتنىڭ كۈنىگىچە داۋاملىشىدىغان بۈيۈك ئۇلۇغۋار بىر ئىبادەت بۇ قېرىنداشلار. ھىجرەت دېگىنىمىز دارۇل كۇفردىن، يەنى كۇفر دىيارىدىن، شىرك دىيارىدىن ئىسلام يۇرتىغا، ئىسلام دىيارىغا قىلىنىدۇ بۇ ھىجرەت ئىبادىتى. ئەگەر ئىسلامىي دۆلەت بولمىسا، ئىسلامىي دىيار بولمىسىچۇ دېگەن ۋاقتىمىزدا كۇفر دىيارىدىن يەنە بىر دىيارغا ھىجرەت قىلىنىدۇ. قانداق دىيارغا دېسەك، ئەنە شۇ تەييارلىق قىلالايدىغان، جىھاد ئۈچۈن ئاتلىنالايدىغان، جىھادقا ھەرىكەت قىلالايدىغان، جىھاد ئۈچۈن تەييارلىق قىلالايدىغان ياكى جىھاد قىلالايدىغان ياكى ئىسلامىي دۆلەت قۇرۇش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلالايدىغان بىر دىيارغا ھىجرەت قىلىنىدۇ. مانا شۇ مەقسەتتە ھىجرەت قىلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا مەقسەتلەردە قىلىنغان ھىجرەت ئاللا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنى تەلەپ قىلىپ قىلىنغان ھىجرەت بولمايدۇ قېرىنداشلار. شۇنى بىلىپ ئېلىشىمىز كېرەك. ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا مانا بۇ ھىجرەت ئىبادىتىنىڭكى ئەنە شۇنداق مۇشەققەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن قۇرئانى كەرىمدە نۇرغۇن نۇرغۇن ئورۇنلاردا ھىجرەتنىڭ پەزىلىتىنى بايان قىلدى. ئۆزىنىڭ يولىدا ھىجرەت قىلغان مۇھاجىر بەندىلەرگە بېرىدىغان پەزىلەت، كاتتا ساۋابلارنى ۋەدە قىلدى قېرىنداشلار. ۋە رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۆزىنىڭ ھەدىسى مۇبارەكلىرىدە نۇرغۇن ھەدىسلەردە ھىجرەت قىلغۇچىلارنى خۇش بېشارەتلىرىنى بەردى قېرىنداشلار.

شەك شۈبھىسىزكى ئىمان ئېيتقان كىشىلەر، ھىجرەت قىلغان كىشىلەر، ئاللا يولىدا جىھاد قىلغان كىشىلەر، مانا بۇلار ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالانىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىدىغان كىشىلەر دەيدۇ ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا. ئاللا گۇناھلارنى مەغپىرەت قىلغۇچى، ئەنە شۇنداق ھىجرەت قىلغان، جىھاد قىلغان مۆمىنلەرنىڭ گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدىغان كەچۈرگۈچى زاتتۇر ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا ۋە مېھرىبان زاتتۇر دەيدۇ. دېمەك، ئاللا سۇبھانىۋاتائالا ئىمان ئېيتقان، ھىجرەت قىلغان، جىھاد قىلغان مۇجاھىدلارنى ئاللا سۇبھانىتائالانىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىدىغان مانا مۇشۇنداق كىشىلەر دېدى. ئاللا ئۇلارنىڭ گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدىغان، ئاللا ئۇلارغا رەھىم قىلىدىغان كىشىلەر دېدى. دېمەك، قېرىنداشلار، بۇ ھىجرەت نېمىتىنىڭ ئۆزىگە مۇيەسسەر بولۇشىمىزنىڭ ئۆزى ئاللانىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلغانلىقىمىز. بىز ئاللانىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلغانلىقىمىزنىڭ ئۆزى ئاللا سۇبھانىتائالا بىزنى ياخشى كۆرگەنلىكى، ئاللا سۇبھانىتائالا بىزدىن رازى بولغانلىقى، ئاللا سۇبھانىتائالا ئۆزىنىڭ رەھمىتىگە بىزنى ئالغانلىقىنىڭ ئىسپاتىدۇر قېرىنداشلار. ئەلھەمدۇلىللا ئاللا سۇبھانىتائالا سىلى ۋە بىزلەرگە ئەنە شۇنداق ئۇلۇغۋار نېمەتلەرنى مۇيەسسەر قىلدى قېرىنداشلار توغرا بۇ ھىجرەتتە كۆپلىگەن مۇشەققەتلەرنى تارتىمىز ھەممىمىزگە مەلۇملۇق قېرىنداشلار بۇ ھىجرەتتە ئىنتايىن كۆپ مۇشەققەتلەر بار ئەۋۋەلدە دەپ ئۆتكىنىمىزگە ئوخشاش بۇنىڭغا ھەقىقىي سادىق مۆمىنلەر سەبر قىلالايدۇ قېرىنداشلار كۆپلىگەن مۇشەققەتلەر بولسىمۇ، كۆپلىگەن ھالاۋەتلەر بار قېرىنداشلار، كۆپلىگەن لەززەتلەر بار قېرىنداشلار. ھىجرەتنىڭ نۇرغۇن سىرلىرى بار، ھىجرەتنىڭ لەززەتلىرى بار قېرىنداشلار. بۇ لەززەتلەرنى، ھىجرەتنىڭ سىرلىرىنى پەقەت ھىجرەت قىلغان كىشىلەرلا چۈشىنەلەيدۇ قېرىنداشلار. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئەنە شۇنداق جاپا-مۇشەققەتلەرنى چەكسەكمۇ، ھىجرەتنىڭ لەززىتىنى، ھىجرەتنىڭ سىرلىرىنى بىلىپ تۇرۇپتىمىز قېرىنداشلار. ھىجرەتتە شۇنداق ئېنىق-ئېنىق كۆرۈپ تۇرۇپتىمىز ئاللا سوبھانەتائالا ۋەدە قىلغان ۋەدىلەرنى.

مانا ياخشى جايغا ئورۇنلاشتۇق قېرىنداشلار. بىز شۇنداق بىر جايغا ئورۇنلاشتۇقكى، ئىمانىمىزغا مۇكەممەل ئەمەل قىلالايدىغان، ئاللا سوبھانىتائالا بۇيرۇغان بۇيرۇقلارغا مۇكەممەل ئەمەل قىلالايدىغان، كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە، ئىمكانىيىتىمىزنىڭ بېرىچە ئەمەل قىلالايدىغان شۇنداق بىر شارائىتلارغا يەتتۇق قېرىنداشلار. مۇنكەر ئىشلاردىن يانالىدۇق ۋە مۇنكەر ئىشلارنى قولىمىز بىلەن، تىلىمىز بىلەن توسالىدۇق قېرىنداشلار.

يەتكۈزۈشىنى ئاللا سۇبھانە تائالىدىن سورايمىز ۋە شۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئاللا يولىدا ھىجرەت قىلىش ئۈچۈن ئاتلىنىشىنى، ھىجرەت قىلىشقا تەييارلىق قىلىشىنى، ھىجرەت ئۈچۈن بىر ھەرىكەت قىلىشىنى سورايمىز. بۈگۈنكى كۈندە بەزى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز مانا مۇشۇنداق ئۇلۇغۋار نېمەتلەردىن مەھرۇم قېلىۋاتىدۇ. بەزەنلىرى ئۆزرىلىك، بەزەنلىرى ئۆزرىسىز ھالەتتە مەھرۇم قېلىۋاتىدۇ. بۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بۇ نېمەتلەرگە ئالدىرىشىنى سورايمىز. ۋە رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ مەككە فەتھىسىدىن كېيىن ھىجرەت يوق دېگەن ھەدىسىنى بەزى كىشىلەر خاتا چۈشىنىۋالغان. مەككە فەتھىسىدىن كېيىن ھىجرەت يوق، جىھاد ۋە نىيەت قېلىپ قالدى دېگەن، ئەمدى ھىجرەت يوق ھازىر دەپ مانا مۇشۇنداق چۈشىنىۋالغان كىشىلەر يوق ئەمەس يەر شارىدا قېرىنداشلار. شۇ ھەدىسنى دەلىل قىلىپ تۇرۇپ ھىجرەت قىلمايۋاتقان كىشىلەر ھەم بار. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۇلارغا مانا بۇ ئورۇندا ئورنىغا كېلىپ قالغانلىقى ئۈچۈن ئازغىنە رەددىيە بېرىپ ئۆتىمىز. مانا بۇ ھىجرەت مەككە فەتھىسىدىن كېيىن توختاپ قالغىنى يوق قېرىنداشلار.

جىھادقا قادىر بولالمىسا، تەييارلىق قىلىشقا ھەم قادىر بولالمىسا، ئۇنىڭدىن كېيىن ھىجرەت پەرز بولىدۇ قېرىنداشلار. ئەڭ ئەۋۋەلدە بىزدىن تەلەپ قىلىنغىنى جىھاد قىلىش. مەسىلەن، تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانلارغا ئېلىپ ئېيتساق، شۇ تۈركىستاندا شۇ جىھاد ئىبادىتىنى باشلاش، جىھاد قىلىش كاپىرلارغا قارشى. جىھادقا قادىر بولالمىسا، مەيلى يالغۇز ھالەتتە بولسۇن، مەيلى جامائەت شەكىللىك بولسۇن، قانداق ھالەتتە بولسۇن، جىھادقا قادىر بولالمىسا، كۈچى يەتمىسە، ئەنە شۇ ۋاقىتتا جامائەت توپلاپ، بىر كۈچ توپلاش، تەييارلىق قىلىش ئاللا سۇبھانىتائالا يولىدا بۇ پەرز قىلىندى قېرىنداشلار ئەگەر شۇ تەييارلىق قىلىشقا ھەم قادىر بولالمىسا كۈچ توپلاشقا ھەم قادىر بولالمىسا ئەنە شۇنداق تەييارلىق قىلىش مەقسىتىدە سىرتقا ھىجرەت قىلىنىدۇ مانا بۇ ھىجرەت باسقۇچ باسقۇچ ھالەتتە پەرز بولغان ئىبادەت بۇ قېرىنداشلار مانا بۈگۈنكى كۈندە ھەم ئېيتساق قېرىنداشلار ئەگەر تۈركىستان شەرقىيە پەتھى بولىدىغان بولسا بۇ يەردىن ھىجرەت قىلىش بولمايدۇ بۇ دۆلەتتىن ھىجرەت قىلىش بولمايدۇ. چۈنكى بۇ يەردە ئىسلام شەرىئىتى تەتبىق قىلىندى. ئىسلام شەرىئىتى تەتبىق قىلىنغان جايدىن ھىجرەت قىلىش بولمايدۇ. ئۇ ھىجرەت ئىسلام شەرىئىتى تەتبىق قىلىنمىغانلىقى ئۈچۈن، ئىسلامىي دۆلەت بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئەنە شۇنداق قۇرئان كەرىمنى ھاكىم قىلىش ئۈچۈن قىلىنىدىغان ئىبادەت قېرىنداشلار. دېمەك، بىزدىن ئەڭ ئەۋۋەل تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانلاردىن تەلەپ قىلىنىدىغىنى ۋە پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىدىن تەلەپ قىلىنىدىغىنى نېمە ئىكەن؟ ئەڭ ئەۋۋەل جىھادنى باشلاش، جىھادقا قادىر بولالمىساقچۇ؟ جىھاد قادىر بولالمىساق تەييارلىق قىلىش.

مانا بۇ ئەڭ ئۇلۇغۋار زېمىنلار كاپىرلارنىڭ يەھۇد ناسارالارنىڭ ئىشغالىيىتىدە قېلىپ قالدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۈگۈن پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا ھىجرەت پەرز بولىدۇ قېرىنداشلار. جىھاد پەرز! شۇ جىھاد قىلىشقا قادىر بولالمىغان پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا ھىجرەت پەرز بولىدۇ. بۇ ھىجرەت توختاپ قالىدىغان ئىبادەت ئەمەس بۇ قېرىنداشلار. ماكانلارنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن، زامانلارنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن بۇ توختاپ قالمايدۇ. چۈنكى رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ ھەدىسلىرى قىيامەت كۈنىسىگىچە توختاپ قالمايدىغانلىقىغا دالالەت قىلىدۇ قېرىنداشلار. رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم شۇنداق ئېيتىدۇ، تاكى تەۋبە ئۈزۈلۈپ قالمايدىكەن، بۇ ھىجرەت ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ. تەۋبىنىڭ دەرۋازىسى ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ، تا قىيامەت قايىم بولمىغۇچە، كۈن مەغرىبتىن چىقمىغۇچە تەۋبىنىڭ دەرۋازىسى ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ دەيدۇ رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم. دېمەك، قىيامەت كۈنىسىگىچە بۇ ھىجرەت ئىبادىتى داۋاملىشىدۇ قېرىنداشلار. بۇ توختاپ قالمايدۇ ھىجرەت ئىبادىتى. ھەم رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم باشقا ھەدىستە شۇنداق ئېيتىدۇكى، لا تەنقەتىئۇل ھىجرەتۇ ما دامال ئەدۇۋۋۇ يۇقاتەل. دۈشمەنگە ئۇرۇش ئېچىپلا تۇرۇلىدىكەن، دۈشمەنگە ئۇرۇش قىلىنىپلا تۇرىدىكەن، ھىجرەت ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ دەيدۇ. دېمەك، ھەر دائىم، ھەر ماكان، ھەر زاماندا ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالانى ئىنكار قىلىۋاتقان دۈشمەنلەر بولىدىكەن، ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالانىڭ دۈشمەنلىرى پۈتۈن، ئىسلام ئۈممىتىنىڭ دۈشمەنلىرى بولىدۇ ئىكەن، ئۇلارغا ئۇرۇش قىلىنىپ تۇرىدۇ ئىكەن، بۇ ھىجرەت ئىبادىتى ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ، ھىجرەت قىلىش توختاپ قالمايدۇ قېرىنداشلار. بىز شۇنى چۈشىنىۋېلىشىمىز كېرەك. مانا بۈگۈن ھەم ھىجرەت توختاپ قالغىنى يوق قېرىنداشلار. بۇ ھەممىمىزنىڭ كاللىسىدا ئايدىڭ. لېكىن شۇنداق بولسا ھەم بىر ئەسلىتىپ ئۆتتۇق. دېمەك، ھىجرەتنىڭ قانداق ھالەتتە پەرز بولىدىغانلىقى بۇ كۆپلىگەن دەرسلەردە توختىلىپ ئۆتكەن قېرىنداشلار بىز.

قىسقىغىنە بولسا ھەم ئاياللارنىڭ ھىجرەت قىلىشى ھەم شەرىئەتتە ئورۇنلۇقمۇ ئورۇنسىزمۇ دېگەن مانا بۇ سوئاللار بولۇپتۇ بۇنىڭغا ھەم جاۋاب بېرىپ ئۆتۈپ كەتسەك شۇ دەۋىتىمىزگە مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئاياللارنىڭ ھىجرەت قىلىشى شەرىئەتتە يوللۇق قېرىنداشلار چۈنكى ئىبراھىم ئەلەيھىسسالامنىڭ ئايالى ھاجەر ئانىمىز ھىجرەت قىلغان قېرىنداشلار ۋە ئۇنىڭدىن باشقا رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ دەۋرىدە ھەم ئاياللار ھىجرەت قىلغان ھەبەشىستانغا بولغان ھىجرەتتە ھەم ئاياللار بار قېرىنداشلار مەككىدىن مەدىنىگە بولغان ھىجرەتتە ھەم ئاياللار ھىجرەت قىلغان قېرىنداشلار. مانا رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ دەۋرىدە ئاياللار ھىجرەت قىلدى ۋە ھەتتا ئاياللار ئارقىمۇئارقا ھىجرەت قىلىشقا باشلىغان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالا قۇرئانى كەرىمدە ئايەت نازىل قىلدى قېرىنداشلار ھەتتا ئاللاھ سۇبھانەھۇ تائالا قۇرئانى كەرىمدە شۇنداق ئېيتىدۇكى يا ئەييۇھەللەزىنە ئامەنۇ ئىزا جاءەكۇمۇل مۇئمىناتۇ مۇھاجىراتىن فەمتەھىنۇھۇننە ئى مۆمىنلەر سىلەرگە مۆمىن ئاياللار ھىجرەت قىلىپ كەلسە ئۇلارنى سىناپ كۆرۈڭلار ئۇلارنىڭ ئىمانىنى ئاللا سۇبھانىتائالا ئوبدان بىلىدۇ، لېكىن سىلەر ئۇلارنى سىناپ كۆرۈڭلار، دەپ ئاللا سۇبھانىتائالا شۇنداق ئېيتتى. دېمەك، مۆمىن ئاياللار ھىجرەت قىلىپ كەلسە، دەپ ئاللا سۇبھانىتائالا بۇ يەردە بۇنداق ئېيتتى، قېرىنداشلار، مانا مۇشۇ ئايەتنىڭ ئۆزىدىن كېلىپ چىقىپ تۇرۇپتۇكى، مۆمىن ئاياللارنىڭ ھىجرەت قىلىشى شەرىئەتتە يوللۇق قېرىنداشلار. رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ دەۋرىدە ساھابە ئاياللار ھىجرەت قىلغان ۋە ئاللا سۇبھانىھۇۋاتائالا شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئەنە شۇنداق مۆمىن ئاياللارنىڭ ھىجرەت قىلىپ كەلسە، ئۇلارنى سىناڭلار، دېگەن. ئاياللارنىڭ ھىجرەت قىلىشى شەرىئەتتە يوللۇق. ئەمما بۇ يەردە تۇغۇلىدىغان سوئال، مەھرەمسىز ھىجرەت قىلسا بولامدۇ بولمامدۇ دېگەن بىر سوئال بار قېرىنداشلار. ئەگەر مۆمىن ئايال مەھرەم تاپالمىسا، دىنى خەتەرگە ئۇچرىسا، دىننى ساقلىيالمىسا، ئۆزىنىڭ يۈز ئابرۇيى خەتەرگە ئۇچرىسا، بۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە مەھرەم ھەم تاپالمىسا ھىجرەت قىلسا بولامدۇ دېگەن بىر سوئال بار قېرىنداشلار. بۇنىڭغا ھەم ئىنشائاللا جاۋاب بېرىپ ئۆتىمىز.

يەنى مۆمىن ئاياللار ھىجرەت قىلسا سىناڭلار دېدى ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا. دېمەك، ئەگەر ئۇلار مەھرەم بىلەن ھىجرەت قىلسا، بىز مەھرەملەردىن سورايمىز قېرىنداشلار. مەھرەملىرى قانداق؟ سىز ئۇ ئايال دەپ مەھرەملەردىن سورايمىز، مەھرەملەردىن سىنايمىز قېرىنداشلار. دېمەك، شۇ مەھرەمسىز ھىجرەت قىلىدىغان ئاياللارنىڭ بولغانلىقى ئۈچۈن ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا ئۇلارنى سىناڭلار دېدى قېرىنداشلار. بۇ ئايەتنىڭ ئۆزى ئاياللارنىڭ مەھرەمسىز ھىجرەت قىلسا بولىدىغانلىقىغا دەلىل بولدى قېرىنداشلار.

كاپىرلارنىڭ قولىدا ئەسىر قىلىپ قالغان بولغان بولسا، بۇ ئايال، مەھرەمسىز مەن بۇ يەردىن قاچسام بولمايتتى تۈرمىدىن دەپ، مەھرەم ئىزلەپ يۈرمەيدۇ تۈرمىدىن. تۈرمىدىن قاچان ئىمكان تاپالىسا، قاچان شارائىت چىقسا شۇ چاغدا قېچىپ تۈرمىدىن سەپەر قىلىپ چىقىشنى قىلىۋەرسۇن. ۋە كۈفر دىيارىدىن ھەم ھىجرەت قىلغان ۋاقىتتا نومۇسلىرى تاجاۋۇزغا ئۇچرىسا، ئار-نومۇسلىرى دەپسەندە قىلىنسا، يۈز-ئابرۇيى تاجاۋۇزغا ئۇچرىسا، بۇ ۋاقىتتا، قاراپ ئولتۇرمايدۇ، بەلكى بۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە قاچان ئىمكان تاپالىسا، شارائىت تاپالىسا ئىسلام دىيارىغا ھىجرەت قىلىپ كېتىشىنى قېرىنداشلار. ھاپىز ئىبن ھەجەر رەھىمەھۇللا ھەم پەتھۇل بارى دېگەن كىتابىدا مۇشۇنى دەلىل قىلغان قېرىنداشلار. پۈتۈن ئۆلىمالارنىڭكى ئايال كىشىنىڭ مەھرەمسىز سەپەر قىلىشقا بولمايدۇ دېگەنلىكىنى بايان قىلىپ تۇرۇپ، ھاپىز ئىبن ھەجەر رەھىمەھۇللا بۇ ئۆلىمالار بىرلىككە كەلدى دەپ شۇنداق بايان قىلىپ تۇرۇپ، لېكىن ئايال كىشى ھەجگە ئۆمرىگە مەھرەمسىز سەپەرگە چىقسا بولىدۇ دەپ شۇنداق بايان قىلغان.

ھەجگە، ئۆمرىگە مەھرەمسىز سەپەر قىلسا بولىدۇ ھەم دارۇل كۇفردىن، يەنى كۇفر دىيارىدىن كۇفر دۆلىتىدىن ئىسلام دۆلىتىگە ياكى ئىسلام دۆلىتى تەتبىق قىلىنىۋاتقان ئەنە شۇنداق بىر دۆلەتكە، شۇنداق بىر دىيارغا ھىجرەت ئۈچۈن سەپەرگە چىقسا بولىدۇ مەھرەمسىز، دەپ شۇنداق بايان قىلغان قېرىنداشلار.

ھەمدە بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە بولۇپمۇ بۈگۈنكىدەك دەۋرىمىزنىڭ ئۆزىدە پۈتۈن دۇنيا كۇفرغا تولاپ كەتكەن ئاللا سۇبھانەھۇتائالانىڭ كەلىمىلىرى دەپسەندە قىلىنىۋاتقان پۈتۈن دۇنيادا كاپىرلار ئاللا سۇبھانەھۇتائالانىڭكى كالامى بولغان قۇرئان كەرىمنى ھاقارەت قىلىۋاتقان مەسخىرە قىلىۋاتقان مانا مۇشۇنداق دەۋرنىڭ ئۆزىدە ئەركەك ۋە ئايال ھىجرەت قىلىپ چىقىش ئىمكانىيىتى بولسا ھىجرەت قىلىپ ئاللاھنىڭ دىنى ئۈستۈن كۆتۈرۈش قېرىنداشلار شۇ دىياردا جىھاد قىلىش پەرز بولسا، شۇ دىياردا جىھاد ئىبادىتىنى باشلاش كېرەك. دېمەك، قانداقلىكىن ئىمكانىيىتى بولسا، شۇ ئىمكانىيىتىنى چىقىرىپ تۇرۇپ، ئاللاھنىڭ دىنىگە ياردەم بېرىش كېرەك. بۈگۈن شۇ مۇسۇلمان ئاچا-سىڭىللىرىمىزگە ھەم ئېيتىپ قويىمىزكى، سىلەر ئىككىلەنمەستىن ئاللاھنىڭ يولىدىكى جىھادنى باشلاڭلار. مەيلى قەيەردە بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر. ئەگەر شۇ دىيارىڭلاردا جىھادنى باشلاشقا قادىر بولالمىساڭلار، ھىجرەت قىلىپ، مەھرەمسىز ھالەتتە ھىجرەت قىلىپ چىقساڭلار، بۇ جايىز، قۇرئانى كەرىم، ھەدىسى رەسۇلىللاھدا ئېنىق بەلگىلەنگەن ئىبادەت بۇ قېرىنداشلار.

ئەرلىرىڭلارنى كۆڭلىنى خاتىرجەم قىلىڭلار. ئۆزۈڭلارنىڭ ئاتا-ئانىلىرىنى مانا مۇشۇ يولغا سەرپلەڭلار. ئۆزۈڭلارنىڭ پەرزەنتلىرىنى مانا مۇشۇ يولغا ئاتاڭلار. يەنى ئاللا ئۈچۈن ھەممە نەرسىلىرىڭنى ئاتاڭلار ئى ئاچا-سىڭىللار. شۇنداق قىلساڭلار سىلەرنىڭ ئار-نومۇسۇڭنى قوغدىلىدۇ. ئىنشائاللا، بىزنىڭ بۇ يولىمىزدا جاپا-مۇشەققەتلەرنى تارتىۋېتىشىمىز، مانا بۇ يولدا ئەڭ ئېغىر ھالەتلەرگە تەۋەككۈل قىلىشىمىز، دەل ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالانىڭ شەرىئىتىنى تەتبىق قىلىش، ئەنە سىلەردەك ئەنە شۇنداق ئېزىلىۋاتقان بىچارە مۇستەزئەپ ئاچا-سىڭىللىرىمىزنى قۇتۇلدۇرۇش، ئەنە شۇ ئاچا-سىڭىللىرىمىزنىڭ ھىجابى تارتىلىپ ئېلىنغانلىقى ئۈچۈن ئەنە شۇ ئاللا يولىدا جىھاد قىلىۋاتىمىز ئى ئاچا-سىڭىللار. سىلەرنىڭ ھىجابىڭلارنى قوغداش، سىلەرنىڭ ئار-نومۇسۇڭلارنى قوغداش، سىلەرنىڭكى يۈز ئابرۇيىڭلارنى قوغداش ئۈچۈن ئەنە شۇ بىز قۇربان بېرىۋاتىمىز، بىز شېھىتلەرنى بېرىۋاتىمىز ئى ئاچا-سىڭىللار. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەم سىلەر بىزگە ھەمكارلىشىپ، ئۆزۈڭلار مەنىۋى ماددىي جەھەتتىن ياردەم بېرىشىڭلارنى، ئۆزۈڭلارنىڭ پەرزەنتىڭلارنى چىقىرىشىڭلارنى، ئۆزۈڭلارنىڭ ئەرلىرىڭلارنى بۇ يولغا ئاتىشىڭلارنى سىلەردىن سورايمىز ئى ئاچا-سىڭىللار. بۇ ئىسلام دىنى ھەممىمىز ئەنە شۇنداق ياردەم بەرگەندە، ئەنە شۇنداق ھەممىمىز ئەنە شۇنداق ھەمكارلاشقان ۋاقتىمىزنىڭ ئۆزىدە ئەنە شۇنداق گۈللىنىدۇ قېرىنداشلار.

دېمەك، ئەنە شۇ ساھابىلەر ئەنە شۇنداق شىجائەت بىلەن بولغانلىقى ئۈچۈن ئاللا سۇبھانىھۇ ۋەتائالا ئەنە ئۇلارغا غەلىبە نۇسرەتنى ئاتا قىلغان، ئۇلارنىڭ يۈز ئابرۇيى قوغدىلىپ ياشىغان ئى ئاچا-سىڭىللار. بىز ھەم ئەنە شۇنداق ئەرلىرىمىزنى ئاللا ئۈچۈن ئەنە شۇنداق ئاتىساق، ئۆزىمىزنىڭ پەرزەنتلىرىنى ئاللا ئۈچۈن ئاتىساق، ئىنشائاللا بۇ ئىسلام دىنى گۈللىنىدۇ. بىز ھەم ئىسلام دىنىغا مۇكەممەل ئەمەل قىلىپ ياشايمىز. ئەنە شۇنداق جاپا مۇشەققەت تارتساقمۇ، بىز كۆزلىگەن، سىلى كۆزلىگەن ئەنە شۇ جەننەت نېمەتلىرىگە ئېرىشىمىز ئى ئاچا-سىڭىللار. بىز ئەرلىرىمىزگە ئۇ نەرسىنى ئەپ بەر ئۆيگە، بۇ نەرسىنى قىلىپ بەرگىن دەپ ئەنە شۇنداق دەيدىغانلاردىن ئەمەس، بەلكى سەن ئاللا يولىدا جىھادقا چىققىن، مەن قانچىلىك جاپا-مۇشەققەت تارتسام تارتاي، مەيلى ھەممە نەرسىمىزنى ساتساق ساتايلىكى، ئاللا ئۈچۈن ھەممە نەرسىمىزنى ئاتايلى دەيدىغان، مانا مۇشۇنداق رىغبەتلەندۈرۈپ تۇرىدىغان ئاياللاردىن بولايلى. مانا بۇ ئاياللارنىڭكى ئىسلام دىنىنىڭ قوشقان تۆھپىلىرى ئىنتايىن كۆپ.

ئىسلام دىنىغا بولغان بۇ كىشىنىڭكى غەملىرى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەرلىرىمىزنىڭكى، ئاتا-ئانىلىرىمىزنىڭ ئەنە شۇنداق ئىسلام دىنىنىڭ غېمىنى يەيدىغان، ئىسلام ئۈممىتىنىڭ غېمىنى يەيدىغان ئەنە شۇنداق كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولسۇن دەيدىكەنمىز. ئى ئاچا-سىڭىللار، ھەمشىرىلەر، چوقۇم شۇ بىز ئائىلىمىزدە بولىلى، مەيلى قانداق يەردە بولايلى، مەنىۋى، ماددىي جەھەت ھەر جەھەتتىن ياردەم بېرەيلى.

بولۇپمۇ مۇجاھىد شەھىدلەر ئۈچۈن ياراتقان ئاياللار قۇرئان ئىستىلاھىدا ھۆر ئەين دەپ ئاتالغاندۇر. ھۆر، ھەۋرا سۆزىنىڭ كۆپلۈكى بولۇپ، كۆزنىڭ ئېقى تىنىق ۋە قارچۇقى تۈم قارا دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. ئەين بولسا ئەينا سۆزىنىڭ كۆپلۈكى بولۇپ، چوڭ چوڭ شەھلا كۆزلەر دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. ۋە ھورۇن ئەين كەئەمسالىل لۇئلۇئىل مەكنۇن ئۇلارغا سەدەپنىڭ ئىچىدىكى گۆھەرگە ئوخشايدىغان شەھلا كۆزلۈك ھۆرلەر بېرىلىدۇ. قاراڭ، راھمان تائالا غەيىبتىن بىزلەرگە بۇ ھۆرلەر ھەققىدە خەۋەر بەرمەكتە. ئەسلىدە غەيىب دېگەندە بىزلەردىن يوشۇرۇن ئالەمگە قارىتا ئېيتىلىدۇ. ئەمما ئايەت كەرىم يوشۇرۇپ قويۇلغان دەپ سۈپەتلىدى. يوشۇرۇن ئالەمنىڭ يوشۇرۇلغان گۆھەرلىرى ھەققىدە گەپ قىلىۋاتىدۇ. ئىنسانلارمۇ ئەزىز ۋە قىممەت باھالىق نەرسىسىنى يوشۇرۇشىدۇ. ئاشكارا قىلغان بۇيۇمنىڭ قىممىتى كەم بولىدۇ. ئەلۋەتتە، يوشۇرۇلغان نەرسە ئاممىغا ئاتالغان نەرسىگە قارىغاندا پەرقلىق بولىدۇ. ئۇنىڭ ئىگىسى بولىدۇ. لېكىن بۇ يەردە يوشۇرۇلغىنى بىرەر بۇيۇم ئەمەس. بەلكى، بىباھا ئاھۇ كۆزلەردۇر. ئۇلارنى نە ئىنسان، نە جىن كۆرگەن ئەمەس. ئۇلار بارچە مەخلۇقاتتىن يوشۇرۇلغان. خەلقىمىزدە قىزلارنى ماختىماقچى بولغان كىشى ئانىسى سۆيمىگەن دېگەن سۆزنى ئىشلىتىدۇ. لېكىن بۇ مۇبالىغە سۆز بولۇپ، ھەقىقەتتىن يىراقتۇر. بۇ جەننەت قىزلىرىنى بولسا پەقەت ئاللاھ بىلىدۇ. ئەگەر ئۇ زات بۇ خەۋەرنى بەرمىگەن بولسا، باشقا مەخلۇقلار بىلەلمەس ئىدى. مۇتلەق كۆرمىگەن ۋە كۆرەلمەيدىغان بىر نەرسىنى چۈشەندۈرۈش قىيىن ئەلۋەتتە. شۇنىڭ ئۈچۈن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى غەيىپ ئالىمىنى بىز بىلگەن ۋە كۆرگەن دۇنيادىكى نەرسىلەرگە ئوخشىتىپ چۈشەندۈرۈپ بەردى. ئايەتتىكى سەدەپ ئىچىدىكى گۆھەرگە ئوخشىتىلىشنى مانا مۇشۇنداق چۈشىنىشىمىز مۇمكىن. يوشۇرۇنغان، ئىنتايىن گۈزەل، كۆزنى قاماشتۇرىدىغان، تولىمۇ پاكىز، بىباھا كۆپ ئېتىبارلىق ۋە ئېرىشىش قىيىن. بىز سەدەپ ئىچىدىكى گۆھەر دېگەندە، دېڭىز تېگىدە سەدەپ قېتىغا يوشۇرۇنغان كۆزنى قاماشتۇرىدىغان قىممەت باھالىق تاش دەپ چۈشىنىمىز. ئۇنىڭغا ئېرىشىشمۇ ئاسان ئەمەس ئەلۋەتتە. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاز ساندىكى ئادەملەرلا بۇ تاشنىڭ قانداقلىقىنى بىلىدۇ. ئاددىي دېڭىز تاشلارغا ئېرىشىش قىيىن بولغان يەردە، گۆھەردەك قىزلارنىڭ ۋىسالىغا يېتىش ئاسان ئەمەس ئەلۋەتتە. بەختلىك كۈيوغۇللارغا ئاتالغان، كۆزنى قاماشتۇرىدىغان بۇ كېلىنچەكلەر سەدەپ ئىچىدىكى گۆھەرلەر كەبىدۇر. بەلكى چەكلىك پىكىرلىرىمىز ئۇنى چۈشىنەلمەيدۇ. باشقا ئايەت كەرىمدە، كەئەننەھۇننەل ياقۇتۇ ۋەل مەرجان. گويا ئۇلار سۈزۈكلۈكتە ياقۇتتۇر، ئاقلىقتا مەرۋايىتتۇر. بۈيۈك رەببىمىز بىز بىلگەن دۇنيا-ئالەمدىكى بىرەر گۈزەلنى تەرىپلەپ ماختىغىنى يوق. ۋاھالەنكى، قانچىلىغان گۈزەللەر بۇ دۇنيادىن ئۆتكەن ۋە ئۆتمەكتە. ئادەملەرنى مەپتۇن قىلىپ ئاداشتۇرماقتا. دېمەككى، بۇ ھۆسنلەر ماختىلىشقا ئەرزىمەپتۇ. دۇنيا قىزلىرىنى شائىرلار ئۆزلىرىچە بىر نېمىلەرگە ئوخشىتىپ يېزىشىدۇ، ماختىشىدۇ، كۈيلىشىدۇ. لېكىن ئىمتىھان ئۈچۈن يارىتىلغىنى قايسى؟ راھەت ئۈچۈن يارىتىلغىنى قايسى؟ ھەي، يىگىت، بۇ فانىي ئالەم ئۈچۈن ئادەملەر نېمىلەرنى قىلمايدۇ، نېمىلەرگە رازى بولمايدۇ؟ دۇنيا ۋاپا قىلمىغىنىدەك ئۇنىڭ ئىچىدىكىلەر ۋاپا قىلارمۇ؟ شۈبھىسىزكى، بىز ئۇلارنى ئاھۇ كۆزلەرنى يېڭىدىن پەيدا قىلدۇق. يەنى، ئۇلار ئانىدىن تۇغۇلمىغاندۇر، بەلكى ئاللاھنىڭ قۇدرىتى بىلەن يېڭىدىن پەيدا بولغاندۇر. شۇنداق. ئۇلارنىڭ ئانىلىرىمۇ، ئاتىلىرىمۇ يوق. ئۇلار تۇغۇلماستىن يارىتىلغاندۇر. ئۇلارنى شۇنىڭدىن بۇيان ھېچكىم كۆرمىدى ۋە كۆرۈشكە لايىق بولغانلاردىن باشقا ھېچكىم ھەم كۆرەلمەيدۇ. بۇ مۇكاپاتقا ئېرىشىش ئاسان ئەمەس ئەلۋەتتە. قاراپ باققىن، ھازىر مۇشۇ دۇنيانىڭ قىزلىرىغا ئېرىشىش نەقەدەر قىيىن. ھېچكىم ساڭا ئۇزۇن يىل بېقىپ تەستە تەربىيەلەپ چوڭ قىلغان پەرزەنتىنى ئاسانلا بېرىپ قويمايدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئەلۋەتتە شۇنىڭغا لايىق ئىش قىلىش كېرەك. بۇنىڭدىن سىرت قېيىن ئاتا ۋە قېيىن ئانىنىمۇ رازى قىلماي باققىنچۇ. بەزىلەر خۇددى قىزلىرىنى ئۆزى ياراتقاندەك، بۇيۇم ساتقاندەك سېتىشىدۇ. شۇنداق قىلىپ نېسىپ بولغان بولسا بىر ئاماللارنى قىلىپ ئۆيلىنىپ دۇنيادىكى ئەرزىمەس نەرسىلەرگە مۇپتىلا بولۇپ تۇرمۇشقا باشچىلاپ كىرىپ كېتىسەن ئۇنىڭدىن كېيىنكى مۇشەققەتلەرچۇ تېخى ھەممىسى ئىمتىھان دېمەك دۇنيا نىكاھى ئۈچۈن شۇ قەدەر مۇشەققەت چەككەن يەردە ئاخىرەت مۇكاپاتىغا ئېرىشىش ھەم ئاسان ئەمەس فجعلناهن أبكارا عربا أترابا ئۇلارنى پاكىز ئەرلىرىگە ئامراق تەڭتۇش قىلدۇق. ئۇلارنى ئاللاھ باكىرەلەر دېدى. بىر تەرەپتىن ئۇلارنى كۆپلۈك ھالەتتە كەلتۈرمەكتە. يەنە بىر تەرەپتىن بۇ باكىرەلىك بىز بىلىدىغان ۋە چۈشىنىدىغان ھالدا ئەمەس. ئەبەدىيەتنىڭ باكىرەلىقىمۇ ئۆزىگە خاستۇر. بۇ ھۆرنىڭ قانداقلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىشنىڭ قىيىنلىقىنى كۆردۈڭمۇ، بۇرادىرىم؟ قانداق قىلىپ بولسىمۇ شۇلارغا ئېرىشىشقا ھەرىكەت قىل. بۇ قايغۇ ۋە تەشۋىش دەرد تولغان ھاياتتىن زېرىككەن ۋە بىزار بولغان بولساڭ، دۇنيانىڭ بىۋاپالىقىنى، ئاچچىقلىقىنى تېتىغان بولساڭ، مۇقەددەس ئايەتلەر يەنە ھۆرلەرنى تەرىپلەشتە داۋام ئەتمەكتە. ۋە فۇرۇشىم مەرفۇئە. ئۇلار ئېگىز يۇمشاق تۆشەكلەردىن بەھرىمەن بولىدۇ. ئېگىز كۆتۈرۈلگەن تۆشەكلەرنىڭ قانداق ئىكەنلىكىنى چۈشىنىش قىيىن. ئۆيىڭىزدىكى يۇمشاق تۆشەكتە ياتقىنىڭىزدا ئۆزىڭىزنى قانداق ھېس قىلىسىز؟ ئەگەر شۇ تۆشەك بىر نەچچە قەۋەت قېلىنلاشتۇرۇلسا، ئىچىگە شۇڭغۇپ كىرىپ كېتىسەن. بۇ ئادەملەرنىڭ قولى بىلەن ياسالغان ئاددىي يەر تۆشەكلىرىدىكى ھالەت. لېكىن راھەتلىنىش ئۈچۈن يارىتىلغان مەخسۇس كۆتۈرۈلگەن جەننەت تۆشەكلىرىچۇ؟ ئاشۇ تۆشەكتە سوزۇلۇپ ياتقان گۈزەل ھۆللەرچۇ؟ سېنى شۇلارنىڭ يېنىدا بولۇشتىن نېمە توسۇپ قالالايدۇ؟ باشقا ئايەتتە فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة bu yerda egiz taxtlar qator tizilgan qadahlar rat rat qo'yilgan yostiqlar silingan esil bisotlar bor ئېي ئاللاھىم، بۇ قانداق مەنزىرە ھە؟ بۇ قانداق بەزمە ھە؟ بۇ قانداق توي ھە؟ ئەي بۇرادەر، ئېگىز كارىۋاتلار ئەتراپىغا تىزىلغان گۈزەل تىللا قەدەھلەرنى كۆز ئالدىڭغا كەلتۈرۈۋاتامسەن؟ ھەممە تەرەپكە سېلىنغان قېلىن گىلەم ۋە يۇمشاق ياستۇقلارنىچۇ؟ سەن بۇ نېمەتلەرنى چاقچاق دەپ بىلمە. ھازىر سەن ئۇلار ھەققىدە ئوقۇۋاتقان پەيتتە بولسۇن، ئومۇمەن بۇلاردىن غەپلەتتە قالغان ۋاقتىڭدا بولسۇن، بۇ جايلار ۋە بۇ ھۆرلەر ئۆز خوجىسىنى كۈتۈپ تۇرىدۇ. بۇ ئەمدى بولىدىغان ئىش ئەمەس. ھەتتا سەن دۇنياغا كەلمەستىن بۇرۇن، بەلكى نەچچە مىڭ يىللار ئاۋۋال تەييارلاپ قويۇلغان. بۇ جاي ھەقىقىي تىنچلىق ۋە سالامەتلىك دىيارىدۇر. بۇنىڭدىن سىرت، جەننەت ئەھلى ئىنتايىن خاتىرجەم. ئۆزۈڭ ئويلاپ باق، ئەگەر ئىنسان ئۆز ھاياتىدا خاتىرجەم بولمىسا، كۆڭلىگە ھېچقانداق مەئىشەت سىغمايدۇ. يېزى كەلگەندە شۇنىمۇ ئېيتىپ ئۆتۈش لازىمكى، ئادەملەر. بۇ دىن بىزلەرنى ئۆز مەئىشەتلىرىمىزدىن قالدۇرىدۇ. بۇنىڭ تۇرغان پۈتكىنى قىيىنچىلىق. بۇ سۆزلەرگە ئەمەل قىلساق لەززەتلىنەلمەيمىز دېيىشىدۇ. بولمىغۇر گەپ. ھەي، نادان! قارا، ئاللا نېمىگە چاقىرىۋاتىدۇ سېنى؟ قۇرئان بىزلەرنى پۈتمەس-تۈگىمەس راھەت مەنزىلى بولمىش جەننەتكە، ۋە ئۇنىڭ نېمەتلىرى ۋە ھۆرلىرىگە ئۆيلىنىشكە چاقىرىۋاتسا، نادان كىشىلەر نېمىلەرنى ئويلاپ يۈرۈشۈۋاتىدۇ؟ نېمە، مۇسۇلمانلار لەززەتلىنىشنى بىلمەمدۇ؟ ياق، بەلكى قانداق ياشاشنى پەقەت ئۇلارلا بىلىدۇ. مۇسۇلمانلار بۇ ھاياتنىڭ تېزلا تۈگەيدىغان سىناق باسقۇچى ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭ ئورنىغا ھەقىقىي ھاياتنى قولغا كەلتۈرۈشنى ئويلايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلار يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئەبەدىي بەزمىگە قاراپ كېتىۋاتىدۇ. دۇنيا نېمەتلىرى بولسا ئاخىرەت باغلار ئالدىدا بىر كۆرگەزمە. جەننەتتە كۆرۈش بار، يېيىش يوق دېگەن سۆز يەھۇدىيلاردىن قالغان. بۇنىڭ ئەكسىچە بىز كەچۈرۈۋاتقان ھايات ئازابلىرى ۋە راھەتلىرى ئاخىرەت يۇرتىنى چۈشىنىش پىكىر قىلىش ۋە ئويلاش ئۈچۈن بېرىلگەن دېسەك توغرىراق بولسا كېرەك. وكواعب اترابا تەڭتۇش قىزلاردۇر سۇبھاناللا قاراڭ ئەڭ ھايالىق ۋە ئەڭ غەيۇر زات ئۇلارنىڭ ھەقىقىي قىممىتىنى تەرىپلەپ ھۇرۇن مەقسۇراتۇن فىل خىيام ئۇلار جەننەتنىڭ چېدىرلىرىدا مەستۇرە ھۆرلەردۇر دېمەكتە ئىبن ئابباس رازىياللا ئانھۇ بۇ ئايەتتىكى چېدىرلاردىن كۆزدە تۇتۇلغان گۆھەر ئۆي تۆت پەرساخكە، تۆت پەرساخ بولغان كاۋاك گۆھەردۇر. بىر پەرساخ ئۈچ كىلومېتىردىن سەككىز كىلومېتىرغىچە بولغان مۇساپە. ئۇنىڭ تىللادىن بولغان تۆت مىڭچە ئىشىكى بار دېدى. ئۆمەر ئىبن خەتتاب رازىياللاھۇ ئانھۇ، خىيامنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟

ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار!
دىققىتىڭلار خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرىدە بولسۇن! مۇجاھىد يىگىتلەر ئىسلام شىرلىرى قولىدا قۇرئان ئىدى. مۇجاھىدلار مۇرتەت ئەسەد تاشلىغان ئوق دورىلارنى غەنىيمەت ئالدى. سۈرىيە مۇجاھىدلىرى مۇرتەت ئەسەد رېجىمىغا ئائىت ئۆزىنىڭ ھەلەپتىكى كەندى دورىخانىسىدا مۇھاسىرىدە قالغان ئەسكەرلىرىگە تاشلىغان ئالتە ساندۇق ئوق دورىنى قولغا چۈشۈردى. ئاللاھنىڭ ئۆز قوشۇنلىرىغا ياردەم بېرىش ۋەدىسى ھەقتۇر. ئاللا پۈتۈن دۇنيا مۇجاھىدلىرىنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن.
مۇرتەت ئەسەد ئەسكەرلىرى قېچىشتىن ئىلگىرى بەھارىيەدىكى بىر مىڭ بەش يۈز ئۆينى پارتلىتىۋەتتى. دەمەشق يېزىلىرىدىكى شەرقىي غوتانىڭ مەرەج رايونىغا قاراشلىق بەھارىيە كەنتىدىكى بىر مىڭ بەش يۈز ئۆي سۈرىيە مۇجاھىدلىرى كونتروللۇقىغا ئۆتۈشتىن ئىلگىرى قانخور بەشار ئەسەد ئەسكەرلىرى تەرىپىدىن پارتلىتىپ ۋەيران قىلىۋېتىلدى. بۇ ۋەقە نىجىس كاپىرلارنىڭ رەزىل ئەپتى-بەشىرىسىنى يەنە بىر قېتىم ئاشكارىلاپ، ئۇلارنىڭ نەقەدەر چىدىماس ۋە ئىچى تار ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ تۇرۇپتۇ. ئاللا ئۇلارنى مۇجاھىدلارنىڭ قولى ئارقىلىق جەھەننەمگە ئۇزاتقۇسى، ئىنشائاللا!
ئىراقتىكى ئارقىمۇئارقا پارتلاشتا ئوتتۇز ئالتە شىئە كاپىرى ئۆلدى. ئىراق ساقچى دائىرىلىرىنىڭ مەلۇماتىغا ئاساسلانغاندا، ئىراقتا يۈز بەرگەن ئارقىمۇئارقا پارتلاشتا ئەڭ ئاز دېگەندىمۇ ئوتتۇز ئالتە مۇرتەت شىئە كاپىرلىرى ئۆلگەن. ئۆزىنىڭ مەغلۇبىيىتىنى دائىم يوشۇرۇشقا ئادەتلەنگەن يالغانچى كاپىرلارنىڭ ئۆلگەن سانى ئۇنىڭدىن كۆپ ئەلۋەتتە. ئۇلۇغ ئاللا كاپىرلارنىڭ ھالاكىتىنى تېخىمۇ تېزلەتكەي. ئامىن.
مىسىر ئايرودرومىدا خىتاينىڭ جاسۇسلۇق سايمىنى بايقالدى. مىسىرنىڭ قاھىرە خەلقئارا ئايرودرومىدىكى پوچتا تەكشۈرۈش تاموژنىسى خىتايدىن كەلگەن بىر پوچتا يوللانمىسىدا جاسۇسلۇققا ئىشلىتىدىغان بىر تېببىي كۆزئەينەكنى بايقىغان. قاھىرە ئايرودرومىدىكى مەلۇم بىر پوچتا تاموژنا خادىمى خىتايدىن كەلگەن بىر پوچتا يوللانمىسىدىن گۇمانلانغان ۋە ئۇنى ئېچىپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق كۆرۈنۈشتە نورمال كۆزئەينەكتەك كۆرۈنىدىغان، لېكىن كامېرا، ئاۋاز ۋە سۈرەتكە ئالىدىغان ئالاھىدىلىككە ئىگە جاسۇسلۇق كۆزئەينىكىنى بايقىغان. ئەزەلدىن مۇسۇلمانلارغا بولغان ئۆچمەنلىكىنى يوشۇرۇپ كەلگەن خىتاي دائىرىلىرى مىسىردا يۈز بەرگەن ھەربىي ئىنقىلابنى بىر خىل شەكىلدە قوللاپ كەلمەكتە. ۋە ئاستىرتتىن ھەر خىل جاسۇسلۇق سايمانلىرىنى كىرگۈزمەكتە. ئىلگىرىمۇ بىر قانچە قېتىم خىتايدىن كەلگەن جاسۇسلۇق سايمانلىرى قاھىرە ئايرودرومىدا پاش بولۇپ قالغان ئىدى. ھىيلىگەر كاپىرلارنىڭ دىنغا بولغان سۇيىقەستلىرى قانچە كۆپ بولمىسۇن، رەببىمىز ئاللاھنىڭ تەدبىرلىرى ھامان ئۇنىڭدىن غالىپتۇر. ئۇلۇغ ئاللاھ ئۇلارنىڭ مىكىرلىرىنى بىتچىت قىلسۇن. ئامىن. ئەنگلىيە ئارمىيەسى ئافغانىستاندىن چېكىنىشكە باشلىدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئەنگلىيە باش مىنىستىرى دېفىد كامېرون باش مىنىستىرلىككە ئولتۇرغاندىن بېرى، ھەر يىلقىغا ئوخشاش بۇ يىلمۇ يىل بېشى كېلىشتىن ئىلگىرى ئافغانىستاندىكى ئەنگلىيە ئەسكەرلىرىنى زىيارەت قىلدى. كامېرون زىيارەت ئەسناسىدا ئەنگلىيە ئارمىيەسىنىڭ ئافغانىستاندىكى خىزمىتىنىڭ ئاخىرلاشقانلىقىنى، ئەسكەرلىرىنىڭ ئۆيىگە قايتىش زامانىنىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىنى، لېكىن بۇنىڭ ئافغانىستاننى پەقەتلا تاشلىۋەتكەنلىك ئەمەسلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئەنگلىيەنىڭ ئافغانىستاندا ھازىرغىچە بەش مىڭ ئىككى يۈز ئەسكىرى بار ئىكەن. ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلدىن بۇيان ئافغانىستاندا ئەنگلىيە ئارمىيەسىنىڭ تۆت يۈز قىرىق ئالتە نەپەر ئەسكىرى ئۆلتۈرۈلدى. كامېرون كېيىنكى مەزگىللەردە ئافغانىستان ئارمىيەسىگە ۋە ساقچى قىسىملىرىغا ماددىي ياردەمدە بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى. رەببىمىز ئاللا بۇ كاپىرلارغا ئۆزى كۇپايە قىلسۇن. ئامىن. خىتاينىڭ پۇل ئېلىش ماشىنىسىدىن ساختا پۇل چىقتى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىجتىمائىي ئۇچۇر ئالاقە ۋاسىتىسى فېيسبوكتىن كەلگەن بىر ئۇچۇردىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاينىڭ شېنجېن شەھىرىدە پۇل ئېلىش ماشىنىسىدىن ساختا پۇل چىققان. خىتايلارنىڭ ئىجادىيىتى يوق دوراش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە ئىكەنلىكى دۇنيا مىقياسىدا تونۇلغان بىر ئىش. باشقىلارنىڭ ئىجادىيىتىدىن پايدىلىنىپ ساختا سانائىتى بىلەن پۈتۈن دۇنيانى ئەخلەتكە توشقۇزۇۋاتقان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىچكى خىزمەت ۋە ھوقۇق كابىنېتى ئاتالمىش چىرىكلىك ۋە ھوقۇقتىن قالايمىقان شەخسىي پايدىلىنىشتەك رەزىللىكتىن تازىلاش شوئارىنى توۋلاۋاتقان بىر مەزگىلدە، خىتاي ھۆكۈمەت دائىرىسى كونتروللۇقىدىكى ئېلېكتىرونلۇق پۇل ئېلىش ماشىنىسىدىن ساختا پۇلنىڭ چىقىشى خىتاي بانكىلىرى ئارقىلىق پۇل مۇئامىلىسى قىلىۋاتقان پۈتۈن ئاممىنى قاتتىق چۆچۈتتى. ئاللاھتىن ھايا قىلمىغان نومۇسسىز كاپىرلار ئىنساننى ئالداشتىن ئەلۋەتتە ھايا قىلمايدۇ. ئۇلارنىڭ ۋە بىزنىڭ ئىگىمىز بولغان ئاللاھ ئەلۋەتتە ھەر نەرسىنى كۆرۈپ ۋە بىلىپ تۇرغۇچىدۇر. ئاللاھتىن بۇ كۇفر قەۋمىنىڭ تېزرەك ھالاك بولۇشىنى سورايمىز. ئامىن.
ئىراقتا جىھادىي ئەمەلىيەتلەر داۋاملاشماقتا. پايتەخت باغدادتا يۈز بەرگەن ئاپتوموبىل ھۇجۇملىرىدا مۇرتەت ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە شىئە كاپىرلىرىدىن بولۇپ يىگىرمە بىر ئادەم ئۆلۈپ، يىگىرمە سەككىز ئادەم يارىلانغان. ھۇجۇمنىڭ ھەزرىتى ھۈسەيىن شېھىت قىلىنغان كۈننى خاتىرىلەش مەقسىتىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئەربەئىن پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىش ئۈچۈن كەربالاغا كەلگەن شىئە كاپىرلىرىنى نىشان قىلغانلىقى بىلدۈرۈلدى. كەربالادا بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىنىڭ يەنىمۇ كۈچەيتىلگەنلىكى ئەسكەرتىلدى. ئاللا مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن!
تالىبان مۇجاھىدلىرى ئامېرىكا ئەسكەرلىرى بازىسىغا ھۇجۇم قىلدى. ئافغانىستاننىڭ پاكىستان چېگراسىغا يېقىن تورخام رايونىدىكى ئامېرىكا ھەربىي بازىسىغا يۈك تېشىيدىغان ئاپتوموبىللار توختىتىپ قويۇلغان يەرگە تالىبان مۇجاھىدلىرى تەرىپىدىن پىدائىيلىق ئەمەلىيىتى ئېلىپ بېرىلدى. ئۈچ سائەت داۋاملاشقان ئېتىشىشتا ئۈچ نەپەر پىدائىي شەھىت بولدى، بىر ساقچى ئۆلۈپ، ئىككى ساقچى ۋە ئۈچ نەپەر خۇسۇسىي ئامانلىقنى ساقلاش خادىمى يارىدار بولدى. يەنە بىر تەرەپتە تالىباننىڭ باياناتچىسى زەبىھۇللا مۇجاھىد ئېلان قىلغان يازما باياناتىدا، نەنگىھار ۋىلايىتىنىڭ تورخام چېگرا رايونىدىكى ئامېرىكا بازىسىغا تالىبان مۇجاھىدلىرىنىڭ ھۇجۇم قىلغانلىقىنى، ھۇجۇمدا ئونلىغان ئامېرىكا ئەسكىرى ئۆلۈپ، نۇرغۇن ئاپتوموبىلنىڭ ۋەيران قىلىپ تاشلانغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئاللاھتىن دىن ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلالايدىغان شىر يۈرەك مۇجاھىدلارنى كۆپلەپ چىقىرىپ بېرىشىنى ۋە بۇ مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ شاھادىتىنى قوبۇل قىلىشىنى سورايمىز. ئامىن. ئافغانىستاندا ناتونىڭ قىسىملىرىغا تەۋە بىر ئايروپىلان چۈشۈپ كەتتى. نەتىجىدە تۆت نەپەر ئامېرىكا ئەسكىرى ئۆلدى. ۋەقە ئافغانىستاننىڭ جەنۇبىغا جايلاشقان ئورۇزگان ئۆلكىسىدە يۈز بەردى. تالىبان مۇجاھىدلىرى تىكئۇچارنىڭ چۈشۈپ كەتكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. ئاللا كۇپرنىڭ زۇلمىتى قاپلىغان بۇ زېمىنلارنى ئىسلامنىڭ قۇياشى ئارقىلىق يورۇتۇپ مۇسۇلمانلارغا نۇسرەت ئاتا قىلسۇن. ئامىن. مېكسىكا قاتتىق پارتلاش بىلەن زىلزىلىگە كەلدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، مېكسىكىنىڭ پايتەختى مېكسىكا شەھىرى قاتتىق پارتلاش بىلەن زىلزىلىگە كەلدى. شەھەرنىڭ سىرتىدىكى تەبىئىي گاز لىنىيەسى يۈز بەرگەن پارتلاشتىن كېيىن، سەككىز يۈز ئادەم ئۆي ماكانلىرىنى بوشىتىشقا مەجبۇر بولدى. ۋەقەنىڭ كېلىپ چىقىشىغا تەبىئىي گاز ئوغرىلىماقچى بولغان كىشىلەرنىڭ سەۋەبچى بولغانلىقى بىلدۈرۈلدى. بۇ قېتىمقى پارتلاشتا يەتتە ئادەم يارىلانغان بولۇپ، بۇنىڭدىن سىرت ئېغىر ماددىي زىيان كېلىپ چىققان. ئاللا تۈرلۈك ھادىسىلەرنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈش بىلەن كاپىرلارنىڭ جازىسىنى بۇ دۇنيادا بېرىشكە ھەم قادىر. ئاخىرەتتە بولسا ئۇلارنى بۇنىڭدىنمۇ شىددەتلىك ئازاب كۈتۈپ تۇرماقتا.
مۇرتەت ئەسەد كۈچلىرى سۈرىيەلىكلەرنى ۋارىل بومبىسى بىلەن قەتل قىلماقتا. كۇپۇر ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەرلىرىگە ئاساسلانغاندا، بەشار ئەسەد سۈرىيە خەلقىنى ۋارىل بومبىلىرى بىلەن قەتل قىلىشنى داۋاملاشتۇرماقتا. ھەلەبتە ئۇدا بىر نەچچە كۈن توختاۋسىز داۋام قىلغان ھۇجۇملاردا ئاياللار ۋە بالىلار قوشۇلۇپ ئىككى يۈزگە يېقىن ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلدى، توققۇز يۈزدىن ئارتۇق ئادەم يارىلاندى. سۈرىيەدىكى مەلۇم بىر تەشكىلات ئەسەد ئەسكەرلىرىنىڭ سېنتەبىر ئېيىنىڭ مابەينىدە مىڭغا يېقىن ۋارىل بومبىسى ئىشلەتكەنلىكىنى، بۇ ھۇجۇملاردا بىر مىڭ ئىككى يۈز ئادەمنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقىنى ئېلان قىلدى. ھەلەبتىكى بۇ ئېچىنىشلىق مەنزىرە نارازىلىقلارنىڭ يەنە بىر قېتىم كۈنتەرتىپكە كېلىشىگە سەۋەب بولدى. ئاللا مۇجاھىدلىرىمىزنى بۇ كۇپۇر قوشۇنلىرىغا مۇسەللەت قىلىپ، ئۇلارنى ئۆز كامالى قۇدرىتى بىلەن ھالاك قىلسۇن. ئامىن. سۈرىيە مۇجاھىدلىرى ئەسەد قىسىملىرىدىن كىندى دوختۇرخانىسىنى تارتىۋالدى. ئايلارچە داۋاملاشقان قورشاۋدىن كېيىن، مۇجاھىدلار تارتىۋالغان ھەلەبتىكى كىندى دوختۇرخانىسىنىڭ فوتو سۈرەتلىرى ئېلان قىلىندى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە،

يېڭى ھەربىي ھەرىكەت ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئىپادە قىلدى. مۇجاھىدلار بىر يىلدىن بۇيان قورشاۋ ئاستىدا تۇرۇۋاتقان ۋە ئەسەد قىسىملىرى ھەربىي بازا سۈپىتىدە ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان ھەلەبتىكى ئەل كىندى دوختۇرخانىسىنى تارتىۋالغانلىقىنى، ھەربىي ھەرىكەتتە سەكسەن نەپەر سۈرىيە ئەسكىرىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئاللا بۇ مۇرتەت ھاكىمىيەتنى ۋە بۇ كۇپۇر قوشۇنلىرىنى يەر بىلەن يەكسان قىلىۋەتسۇن! ئامىن.
سۈرىيەدە مۇرتەت بەشار ئەسەدنىڭ ھۇجۇملىرى داۋاملاشماقتا. مۇرتەت بەشار ئەسەد قىسىملىرى توقسان تۆت ئادەمنىڭ جېنىغا زامىن بولدى. كۇپۇر ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، سۈرىيەدە بەشار ئەسەد قىسىملىرىنىڭ ھەر قايسى شەھەرلەردە مۇجاھىدلارغا قارشى ئېغىر تىپتىكى قوراللار بىلەن قىلغان ھۇجۇملىرىدا ئون تۆت كىچىك بالا ۋە بىر ئايال بولۇپ، جەمئىي توقسان تۆت ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلدى، سۈرىيەدىكى مەلۇم بىر تەشكىلات بەشار ئەسەد قىسىملىرىنىڭ مۇجاھىدلار كونتروللۇقىدىكى رايونلارغا راكېتا، مىنوميوت ۋە ئۇرۇش ئايروپىلانلىرى بىلەن ھۇجۇم قىلغانلىقىنى ئېلان قىلدى. يەنە بىر تەرەپتىن سۈرىيەدىكى ئاتالمىش يەرلىك ماسلاشتۇرۇش كومىتېتى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان باياناتتا، مۇجاھىدلارنىڭ ھەلەپتىكى ئەلكىندى دوختۇرخانىسىغا قىلغان ھۇجۇمىدا، بەشار ئەسەدنىڭ سەكسەن نەپەر ئەسكىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى ۋە بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ھەربىي ئەمەلدارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئون تۆت ئەسكەرنىڭ ئەسىرگە چۈشكەنلىكى قەيت قىلىندى. باياناتتا يەنە مۇرتەت بەشار ئەسەد قىسىملىرىنىڭ پايتەخت دەمەشقنىڭ بەرزا، دۇما، يەرمۇك، شەرقىي گوتا، كۇبار ۋە قابۇن قاتارلىق رايونلارغا ئېغىر تىپتىكى قوراللار بىلەن قىلغان ھۇجۇملىرى نەتىجىسىدە نۇرغۇنلىغان ئۆيلەرنىڭ ۋەيران بولغانلىقى ۋە بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغانلىقى، بەزى ئۆيلەرگە بولسا ئوت كەتكەنلىكى بىلدۈرۈلدى. سۈرىيەدىكى مەلۇم بىر ئاخبارات ئورگىنى ئاتالمىش خەۋپسىزلىك قىسىملىرى تەرىپىدىن ھەلەپ ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى مۇجاھىدلارغا قارشى ھەربىي ھەرىكەت ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ئېلان قىلغان بولسىمۇ، ئەلكىندى دوختۇرخانىسىغا مۇناسىۋەتلىك ھېچقانداق مەلۇمات بەرمىدى. ئۆز مەنپەئەتى ئۈچۈن ھېچقانداق ۋاسىتە تاللىمايدىغان بۇ ۋەھشىي يىرتقۇچلارنى، ئاللا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە دەھشەتلىك ئازابلارغا دۇچار قىلسۇن. ئامىن.
لىۋىيەدە بېنغازى ھەربىي ئىستىخبارات مۇدىرى فەتھۇللا ئابدۇراھمان ئەل قۇزەيرى قوراللىق ھۇجۇمدا ئۆلتۈرۈلدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، قۇزەيرىنىڭ بىر پائالىيەتكە قاتنىشىش ئۈچۈن بارغان دەرنا شەھىرىدە نامەلۇم كىشىلەرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغانلىقى ئېلان قىلىندى. قۇزەيرىنىڭ دوختۇرخانىدا قۇتقۇزۇش ئۈنۈم بەرمەي ئۆلگەنلىكى ئەسكەرتىلدى. بۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ دەرنا ۋە بېنغازى شەھەرلىرىدە يۇقىرى دەرىجىلىك ئىككى ھەربىي ئەمەلدارغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى يۈز بەرگەنىدى. ئافغانىستاندا بىرلەشمە كۈچلەرنىڭ بىر خادىمى ئۆلتۈرۈلدى. ئافغانىستاندا ئاتالمىش ئافغانىستان خەلقئارا بىخەتەرلىك بويىچە ياردەم بېرىش قىسىملىرىنىڭ بىر نەپەر خادىمى ئۆلتۈرۈلدى. ئافغانىستاننىڭ شەرقىي قىسمىدا تالىبان مۇجاھىدلىرى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان قوراللىق ھۇجۇمدا خەلقئارا بىخەتەرلىك بويىچە ياردەم بېرىش قىسىملىرىنىڭ بىر ئادىمى ئۆلتۈرۈلدى. ئافغانىستان خەلقئارا بىخەتەرلىك بويىچە ياردەم بېرىش قىسىملىرى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان باياناتتا، ھۇجۇمنىڭ ۋاقتى ئەسكەرتىلگەن بولسىمۇ، ئەمما ھۇجۇم يۈز بەرگەن جاينىڭ ئىسمى ۋە ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكى ھەققىدە مەلۇمات بېرىلمىدى. ئاللا پەقەت كاپىرلارنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈنلا خىزمەت قىلىدىغان بۇنداق باتىل تەشكىلاتلارنى يەر يۈزىدىن يوق قىلىۋەتسۇن. ئامىن.
ئىراقتا بىر ھەربىي گازارما ھۇجۇمغا ئۇچرىدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىراقتا بىر ھەربىي گازارما ھۇجۇمغا ئۇچراپ،

ئاللا كۇپرنىڭ غالچىلىرى بولغان بۇ مۇناپىق مۇرتەتلەرنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە خارۇزار قىلىۋەرسۇن. ئامىن. بۇ ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. كېلەركى ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە، رەببىمىز ئاللاھتىن سىلەرگە ۋە بىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمىز. ئىشلىرىمىزنىڭ ئۈنۈملۈك داۋاملىشىشى ئۈچۈن سالىھ دۇئادا بولغايسىلەر. ۋەسسالامۇئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇللاھى ۋە بەرىكاتۇھ.